ເຍົາວະຊົນໃນແຂວງຫຼວງພະບາງຕິດຢາບ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຂະນະທີ່ການດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການບຳບັດຜູ້ຕິດຢາທີ່ເຮັດໄດ້ພຽງການກັກຂັງເທົ່ ານັ້ນ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ການຊົມໃຊ້ຢາເສບຕິດໃນກຸ່ມເຍົາວະຊົນໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີທ່າອ່ຽ ງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າຫ້າພັນຄົນທີ່ຕິດຢາເສບຕິດ ໂດຍເກີນກວ່າ 80 ເປີເຊັນ ເປັນເຍົາວະຊົນທີ່ຕິດຢາບ້າ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນັ້ນກໍແບ່ງເປັນເຍົາວະຊົນທີ່ຕິດຢາຝິ່ນ 15 ເປີເ ຊັນ ແລະ ຕິດຢາເສບຕິດຊະນິດອື່ນໆ 5 ເປີເຊັນ ຂະນະທີ່ການບຳບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຍົາວະຊົນເຫຼົ່ານີ້ຢຸດເຊົາຈາກການຊົມໃຊ້ຢາເສບຕິດນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ຈຶ່ງເຮັດໄດ້ພຽງການກັກຂັງເຍົາວະຊົນທີ່ຕິ ດຢາໄວ້ໃນສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄປກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ໃນສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານວົງສະຫວັນໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງມີເປົ້າໝາຍເສບຢາເສບຕິດປະ ມານ 5,000 ກວ່າຄົນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ຊຶ່ງກວມ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນນີ້ ປະມານ 80 ສ່ວນຮ້ອຍແມ່ນຕິດຢາບ້າ 15 ສ່ວນຮ້ອຍແມ່ນຕິດຢາຝິ່ນ ແລະ ອີກ 5 ສ່ວນຮ້ອຍແມ່ນຢາເສບຕິດປະເພດອື່ນໆ ການບຳບັດປິ່ ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ພວກເຮົາແມ່ນຍັງເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ ສ່ວນຫຼາຍກໍເປັນພຽງແຕ່ການຮັບເອົາຜູ້ທີ່ມີອາການຕິດຢາເສບຕິດໜັກໄປກັກຂັງບໍລິເວນໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໄປສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແ ລະ ໃນສັງຄົມ ສະພາບການດຽວກັນນີ້ຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນບັນດາແຂວງທີ່ມີການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ບັນຫາອາຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດມີທ່າອ່ຽງເ ພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການມົ້ວສຸມເສບຢາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມແກ້ງຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີງານທຳ ແລະ ບໍ່ມີໂອກາດໃນດ້ານການສຶກສາ ໃນຂະນະທີ່ການປາບປາມກໍມີປະສິ ດທິພາບຕ່ຳ ແລະ ຍັງຂາດການຮ່ວມມືຈາກສັງຄົມດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ພົນຈັດຕະວາ ບຸບຜາ ສີພົມມາ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ການຕ້ານການລັກລອບ ການລຳລຽງຂົນສົ່ງ ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ການປະຕິບັດມາດຕະການທາງລັດກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ຍັງມີລັກສະນະບ່ອນເຄັ່ງບ່ອນຍາ ນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມຕໍ່ບັນຫານີ້ຍັງບໍ່ທັນຫຼາຍ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມລູກຫຼານຂອງຕົນ ພໍ່ແມ່ຈຳນວນໜຶ່ງປະຖິ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກາຍເປັນພາລະຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມ ຕ້ອງລະແບກຫາບໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ລ້ຽງດູຂອງເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2018 ທາງການລາວຈັບຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 13,900 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 9,430 ກວ່າຄະດີ ໃນນີ້ເປັນນັກຄ້າຢາເສບຕິດຊາວຕ່າງ ຊາດຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຄືຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ຄົນຈີນ ຍຶດຢາບ້າໄດ້ 37 ກວ່າລ້ານເມັດ ເຮໂຣອິນກວ່າ 735 ກິໂລກຣາມ ຢາໄອສ໌ເກີນກວ່າ 2 ຕັນ ກັນຊາແຫ້ງ ກວ່າ 6 ຕັນ ຝິ່ນ 500 ກວ່າກິໂລກຣາມ ໂຄເຄນກວ່ າ 8 ກິໂລກຣາມ ສານເຄມີທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດກວ່າ 10 ຕັນ ລົດຍົນ 344 ຄັນ ລົດຈັກ 1,335 ຄັນ ອາວຸດປືນ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝໝື່ນກວ່າລາຍການ ທັງຍັງມີປະຊາຊົນລາວເສບຢາຝິ່ນຫຼາຍກວ່າ 65,000 ຄົນອີກດ້ວຍ ທາງດ້ານສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວຄາດວ່າ ມີເຍົາວະຊົນລາວເກີນກວ່າ 400,000 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົ້າໄປມີ ສ່ວນໃນການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດ ທີ່ນຳໄປສູ່ການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ຮູບແບບອື່ນໆເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນ ສ່ວນອົງການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ UNODC ໄດ້ຄາດໝາຍວ່າ ມີການລັກ ລອບປູກຝິ່ນໃນພະມ້າ 40,000 ກວ່າເຮັກຕາ ໃນໄທ 1,500 ເຮັກຕາ ແລະ ຢູ່ລາວ 15,000 ກວ່າເຮັກຕາ ທີ່ປູກໃນເຂດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼວງພະບາງ ອຸດົມໄຊ ຜົ້ງສາລີ ແລະ ຫົວພັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳລະຫວ່າງ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ມີຜົນຜະລິດຝິ່ນລວມກັນເກີນກວ່າ 270 ຕັນ ໃນປີ 2019 ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2020 ຫາກການປາບປາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA